خىتاي خاكېرلىرى ئامېرىكىنىڭ ھۆكۈمەت ئورۇنلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان يىگىرمە نەچچە ئورگاننىڭ ئېلخەت ھېسابىغا ھۇجۇم قىلغان بولۇپ ئەمەلىيەتتە بۇ خىتاينىڭ ئامېرىكىنىڭ ھۆكۈمەت ئۇچۇرلىرىنى ئوغرىلاشنى نىشان قىلغان جاسۇسلۇق ھەرىكىتى ئىكەن خىتاي خاكېرلىرىنىڭ بۇ ھۇجۇمى ئەڭ دەسلەپتە ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكىدە بايقالغان بولۇپ ئاندىن بۇ ئەھۋال مىكروسوفت شىركىتىگە مەلۇم قىلىنغان خىتاي خاكېرلىرى يەنە ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى قارمىقىدىكى ئورگانلارغا ھۇجۇم قىلغان بولسىمۇ ئۇلارنىڭ تور بېكىتىگە مۇۋەپپەقىيەتلىك كىرگەن ياكى كىرمىگەنلىكى نامەلۇم ئىكەن نۆۋەتتە ئامېرىكا ئەمەلدارلىرى ۋە مىكروسوفت شىركىتى خادىملىرى بۇ خاكېرلىق ھۇجۇمىنىڭ تەسىرىنى باھالاش ۋە ئۇنى بېسىقتۇرۇشقا تىرىشىۋېتىپتۇ مىكروسوفت شىركىتىنىڭ بىلدۈرۈشىچە بۇ خاكېرلىق ھۇجۇمى بۇ يىل بەشىنچى ئاينىڭ ئوتتۇرىسىدىن باشلانغان خىتاي خاكېرلىرى شۇ چاغدا ئوغرىلانغان ئىسىم ۋە مەخپىي نومۇرلار بىلەن ئېلخەت ھېسابىغا كىرگەن مىكروسوفت ئۆزىنىڭ ئېلخەت ۋە تور بوشلۇقى سىستېمىسىدىكى يوچۇقلارنى يوق قىلىپ خاكېرلارنىڭ يولىنى توسىغان خەۋەردە ئېيتىلىشىچە خىتاي خاكېرلىرى ئالدى بىلەن قول سالىدىغان نىشان ئامېرىكا ئەمەلدارلىرى بولۇپ كەلگەن ئامېرىكا فېدېراتسىيە تەكشۈرۈش ئىدارىسىنىڭ بىلدۈرۈشىچە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ خاكېرلىق پىلانى باشقا دۆلەت ھۆكۈمەتلىرىنىڭ شۇ خىل پىلانلىرىنىڭ يىغىندىسىدىنمۇ كۆپ ئىكەن. ئامېرىكا ۋە ئاۋسترالىيەدە تىك توكنىڭ ئىجتىمائىي تاراتقۇلارغا سىڭىپ كىرىش ۋە شەخسىي ئۇچۇرلارنى ئوغرىلاش قىلمىشى پارلامېنت ۋە ھۆكۈمەت ئورۇنلىرى تەرىپىدىن جىددىي قارىلىۋاتقان مەسىلە بولسىمۇ ئەمما ئۇنى چەكلەش قىيىنغا توختىغان ئامېرىكا ئاۋازى تورىنىڭ يەتتىنچى ئاينىڭ ئون بىرىنچى كۈنى ئېلان قىلغان خەۋىرىگە قارىغاندا ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى كېڭەش پالاتاسى ۋە ئاۋام پالاتاسى بۇ يىل ئۈچىنچى ئايدا تىك توكنى چەكلەش قانۇن لايىھىسىنى تۈزگەندىن كېيىن تىك توك بۇنىڭغا پۈتۈن كۈچى بىلەن توسقۇنلۇق قىلغان ئامېرىكا كېڭەش پالاتاسى ئىستىخبارات كومىتېتىنىڭ رەئىسى مارك ۋارنېرنىڭ ئاشكارىلىشىچە تىك توك شىركىتى يۈز مىليون دوللار خەجلەپ كەڭ كۆلەمدە تەشۋىقات ۋە لوبىچىلىق پائالىيەتلىرى تەشكىللەپ بۇ قانۇننىڭ روياپقا چىقىشى ۋە ماقۇللىنىشىنى كەينىگە سۈرۈۋەتكەن مەلۇم بولۇشىچە باش شتابى خىتايغا جايلاشقان تىك توك شىركىتىنىڭ ئامېرىكىدا يۈز ئەللىك مىليون ئابونتى بار بولۇپ ئۇلار ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلىدىمۇ بەش مىليون تۆت يۈز مىڭ دوللار خەجلەپ چەكلىنىش خەۋپىدىن قۇتۇلۇپ قالغان ئاۋسترالىيە ئەي بىي سىي خەۋەرلەر تورىنىڭ يەتتىنچى ئاينىڭ ئون بىرىنچى كۈنى بەرگەن خەۋىرىدە كۆرسىتىلىشىچە

سىز ئۇ شىركەتنىڭ ئەھۋالىنى بىلمەيمەن دېسىڭىز سوئاللىرىمىزغا سەمىمىيلىك بىلەن جاۋاب بېرەلمەيسىز مېنىمۇ قايمۇقتۇرۇپ قويىسىز دەپ قاتتىق تەگكەن تىك توكتا ئىشلەيدىغان خىتاي خىزمەتچىلىرى ئاۋسترالىيەدىكى تىك توك ئابونتلىرىنىڭ سانلىق مەلۇماتلىرىغا ئېرىشەلەمدۇ يوق دېگەن مەسىلە سورالغاندا تىك توكنىڭ ئامېرىكىدىكى سانلىق مەلۇمات بىخەتەرلىكى بۆلۈمىدىن ۋىل فاررېل بۇنىڭغا جاۋاب بېرىپ بۇ ھەقتە ئېنىق سانلىق مەلۇمات يوق دېگەن نۆۋەتتە تىكتوكنىڭ ئامېرىكا ۋە ئاۋسترالىيەدىكى ئورنى ۋە تەسىرى يەنىلا كۈچلۈك ئىكەن ئامېرىكا رەقەملىك ئۇچۇر تېخنىكىسىنى تەرەققىي قىلدۇرۇش تەتقىقات ئورنىنىڭ باشلىقى جوئېل تەيېرنىڭ بىلدۈرۈشىچە تىكتوك ھازىرمۇ ئامېرىكىدا دەۋر سۈرۈۋاتقان ۋە پۇل تېپىۋاتقان بازارلىق ئەپ دېتالى بولۇپ تىكتوك شىركىتىنىڭ تەشۋىقات ۋە لوبىچىلىق ھەرىكىتى بەلگىلىك نەتىجە قازانغان فرانسىيە خەلقئارا رادىيوسى ئونىنچى ئىيۇل كۈنى بەرگەن خەۋەرگە قارىغاندا خىتاي ئازادلىق ئارمىيىسى راكېتا قىسمىنىڭ مۇئاۋىن قوماندانى ۋۇگوخۇا ئۆزىنى ئۆلتۈرۈۋالغان خىتاي ئازادلىق ئارمىيىسى ئۇنى مېڭىسىگە قان چۈشۈپ ئۆلدى دەپ ئېلان قىلغان ئەمەلىيەتتە بۇ ۋەقە خىتاي ئارمىيىسى ئىچىدىكى ئىختىلاپ ۋە يەڭ ئىچىدىكى كۈرەشنى ئاشكارىلاپ بەرگەن بولۇپ خىتاي دېڭىز ئارمىيىسىنىڭ بىر سابىق ئەمەلدارىنىڭ ئېيتىشىچە خىتاي ئارمىيىسى راكېتا قىسمىنىڭ قوماندانى لى يۈچاۋ ئامېرىكىدا ئوقۇۋاتقان ئوغلى سەۋەبىدىن قولغا ئېلىنغان چۈنكى ئۇنىڭ ئوغلى ئامېرىكىغا ئاخبارات تەمىنلىگەنمىش خەۋەردە ئېيتىلىشىچە ھازىر خىتاي ئارمىيىسى راكېتا قىسمىنىڭ كۆپلىگەن كاتتىباشلىرى بۇ ئىشقا چېتىلىپ قالغان خىتاي ئازادلىق ئارمىيىسى راكېتا قىسمىنىڭ ئورنى ناھايىتى مۇھىم بولۇپ تەيۋەنگە ھۇجۇم قىلىشتىكى ئاساسلىق كۈچ ھېسابلىنىدىكەن بۇ يەردىن چىققان مەسىلە شى جىنپىڭنىڭ يېقىندا ھەربىي ئەمەلدارلارنى كۆپلەپ ئالماشتۇرۇشى بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئىكەن ئارمىيە ئىچىدىن ئىسيان چىقىشىدىن ئەنسىرەپ يۈرىدىغان شى جىنپىڭ ئون نەچچە يىلدىن بۇيان يۈزگە يېقىن ھەربىي ئەمەلدارنى جازالىغان بولۇپ ئارمىيە ئىچىدىكى جازالاش مىسلى كۆرۈلمىگەن دەرىجىگە يەتكەن روسىيەدە چىققان ھەربىي توپىلاڭ كومپىرىس خىتايدىمۇ ئەنسىرەش پەيدا قىلغان بولۇپ شى جىنپىڭ ھەربىي ئەمەلدارلارنى قاتتىق تىزگىنلەش ۋە ئىنتىزامنى چىڭىتىشقا تېخىمۇ ئەھمىيەت بەرمەكچى ئىكەن يەتتىنچى ئاينىڭ ئون ئىككىنچى كۈنى ناتونىڭ يېتەكچىلىكىدە لىتۋادا ئۆتكۈزۈلگەن دۆلەت باشلىقلار يىغىنىدا خىتايغا قارشى كۈچلۈك بايانات ئېلان قىلىنغان بولۇپ خىتاينىڭ قاتتىق غەزىپىنى قوزغىغان بۇ ھەقتە ئەل جەزىرە تورىنىڭ ئون ئىككىنچى ئىيۇل كۈنى بەرگەن خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە ناتونىڭ باش كاتىپى گېنېرال جېنس ستولتېنبېرگ تەشكىللىگەن بۇ يىغىنغا قاتناشقان ئاۋسترالىيە ياپونىيە يېڭى زېلاندىيە ۋە كورېيە رەھبەرلىرى ناتونىڭ ھىندى تىنچ ئوكيان رايونى خەۋپسىزلىكىنى قوغداش سېپىگە قېتىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن بولۇپ ئۇلار ئېلان قىلغان بىرلەشمە بايانات ئەمەلىيەتتە خىتاي تەھدىتىگە قارشى بېرىلگەن بايانات ئىكەن باياناتتا مۇنداق دېيىلگەن خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتى سىياسىي ئىقتىسادىي ۋە ھەربىي ۋاسىتىلەرنى قوللىنىپ دۇنياغا كېڭەيمىچىلىك قىلماقتا يەنە كېلىپ ئۇلارنىڭ بۇ ئىستراتېگىيەسى غەرىزى ۋە ھەربىي قۇرۇلۇشى مۇتلەق مەخپىي ئۇلار يەنە يامان غەرەزلىك تور ھۇجۇمى قوزغاپ قارشى پىكىردىكىلەرنى باستۇرۇپ ساختا ئۇچۇرلارنى تارقىتىپ ئىتتىپاقداشلىرىمىزنىڭ خەۋپسىزلىكىگە زىيان سالماقتا باياناتتا يەنە خىتاينىڭ روسىيە بىلەن ئىستراتېگىيەلىك ھەمكارلىقنى داۋاملىق كۈچەيتىدىغانلىقى ئىككىسىنىڭ بىرلىشىپ خەلقئارا تەرتىپنى بۇزۇشقا ئۇرۇنۇۋاتقانلىقى ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونىنىڭ ناتو ئۈچۈن مۇھىم رايون ئىكەنلىكى بۇ يەردىكى ئۆزگىرىشنىڭ ياۋروپا ۋە ئاتلانتىك ئوكيان رايونىنىڭ خەۋپسىزلىكىگە بىۋاسىتە تەسىر كۆرسىتىدىغانلىقى ئوتتۇرىغا قويۇلغان خىتاي بۇ باياناتنى ئەيىبلەپ خىتاي ھۆكۈمىتى ناتونىڭ ئاسىياغا كېڭەيمىچىلىك قىلىشىغا قارشى تۇرىدۇ دېگەن ھەمدە كىمكى خىتاينىڭ قانۇنىي ھەق ھوقۇق مەنپەئەتىگە زىيان يەتكۈزىدىكەن خىتاي ئۇنىڭغا قاراپ تۇرمايدۇ دەپ تەھدىت سالغان خىتاينىڭ يەر شارى ۋاقتى گېزىتى ئوبزور ئېلان قىلىپ ناتو دېگەن بۇ تەشكىلات ئامېرىكىنىڭ قورال نەيزىسى دۇنيادىكى بارچە ئۇرۇشنىڭ مەنبەسى دەپ ئەيىبلىگەن خىتايچە تەڭرىتاغ تورى شىنجاڭ گېزىتى تورى ئون بىرىنچى ئىيۇل كۈنى چىقارغان خەۋەرگە قارىغاندا گۇاڭدۇڭ ئۆلكىلىك پارتكوم ۋە ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرى ئۇيغۇر رايونىغا كېلىپ ما شىڭرۈينىڭ ھەمراھلىقىدا قەشقەرنى كۆزدىن كەچۈرگەن ۋە شىنجاڭغا نۇقتىلىق ياردەم بېرىش ئەھۋالىنى مۇزاكىرىلەشكەن خىتاينىڭ ئون يىللار ئىلگىرى چىقارغان شىنجاڭغا نۇقتىلىق ياردەم بېرىش سىياسىتى بويىچە گۇاڭدۇڭ ئۆلكىسى قەشقەرگە مەسئۇل قىلىنغان بولۇپ نۆۋەتتە بۇ ئۆلكە قەشقەرگىلا ئەمەس بۇ ۋىلايەتتىكى بىڭتۈەن ئورۇنلىرىغىمۇ ياردەم بەرمەكچى بولغان بۇ تەرەققىيات خىتاي دائىرىلىرىنىڭ بىڭتۈەن بىلەن يەرلىكنى بىر شاھمات تاختىسىغا ئايلاندۇرۇش پىلانىنىڭ داۋاملىق ئىجرا قىلىنىۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىپ بەرگەن يەتتىنچى ئاينىڭ ئون بىرىنچى كۈنى ئېچىلغان گۇاڭدۇڭ ئۆلكىسىنىڭ شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى ۋە بىڭتۈەنگە نۇقتىلىق ياردەم بېرىش سۆھبەت يىغىنىدا گۇاڭدۇڭ ئۆلكىلىك پارتكوم سېكرېتارى خۇاڭ كۈنمىڭ گۇاڭدۇڭ ئۆلكىسىنىڭ كەلگۈسىدە شىنجاڭنىڭ مائارىپى ۋە پەن تېخنىكىسىنى گۈللەندۈرۈش ۋە شىنجاڭنى مەدەنىيەت بىلەن ئوزۇقلاندۇرۇشقا ياردەم بېرىدىغانلىقىنى بىڭتۈەن بىلەن تېخىمۇ زىچ ھەمكارلىشىدىغانلىقىنى بىڭتۈەننىڭ نوپۇسىنى كۆپەيتىش ۋە سەرخىللاشتۇرۇشقا ھەسسە قوشۇپ بىڭتۈەن بىلەن يەرلىكنىڭ ئۆزئارا يۇغۇرۇلۇشىنى ئىلگىرى سۈرىدىغانلىقىنى جاكارلىغان بۇ خەۋەردىن قارىغاندا خىتاينىڭ ئىچكىرى ئۆلكىلىرىمۇ ھازىر يەرلىكنى بىڭتۈەنگە قوشۇۋېتىش سىياسىتىگە ئاكتىپ ماسلىشىۋاتقان بولۇپ ئامېرىكىدىكى سىياسىي ئانالىزچى ما جۈ ئەپەندى بىڭتۈەننىڭ كېڭىيىشىنىڭ مۇقەررەر ھادىسىگە ئايلىنىدىغانلىقىنى چۈنكى ئۇنىڭ خىتاينىڭ ئەڭ كۈچلۈك مۇستەملىكە ۋە ئاسسىمىلياتسىيە قورالى ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈپ بىڭتۈەننى كۈچەيتىش شى جىنپىڭنىڭ بىردىنبىر تاللىشى ۋە ئەڭ ياخشى ئۇسۇلىغا ئايلىنىپ قالدى خىتاي مۇشۇ ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنىڭ ماكانىنى تامامەن خىتاينىڭ ئاياق ئاستىغا تاشلاپ بەرمەكچى دېگەن ئىدى

يېقىندا خىتاينىڭ دويىن يەنى تىك توك تورىدا خوتەندە ئېلىپ بېرىلىۋاتقان يازلىق يۈز كۈنلۈك زەربە بېرىش ھەرىكىتى ۋە بۇنىڭدا جەمئىيەت ئامانلىقىغا زىيان يەتكۈزىدىغان توققۇز تۈرلۈك قىلمىشنىڭ زەربە نىشانى قىلىنىدىغانلىقى خەۋەر قىلىنغان

زەربە بېرىش نىشانى بولىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز مېھرىباننىڭ مەلۇماتى دىققىتىڭلاردا بولسۇن.
ئۇيغۇر دىيارىنىڭ توققۇزتارا ناھىيەسىگە ئۇرغان نەق مەيدان تېلېفون زىيارەتلىرىمىز داۋامىدا توققۇزتارا ناھىيەسىدىكى بىر ساقچىخانىنىڭ خىتاي خادىمى بىر يىلنىڭ ھەر بىر كۈنىدە، يەنى ئۈچ يۈز ئاتمىش بەش كۈننىڭ ھەممىسىدە قاتتىق زەربە بېرىشنىڭ داۋام قىلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى. خىتاي ئىجتىمائىي تاراتقۇلىرىدىن Douyin يەنى TikTokتا خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدا يۈز كۈنلۈك زەربە بېرىش ھەرىكىتىنىڭ باشلانغانلىقى، بۇ ھەرىكەتنىڭ خوتەن ۋىلايىتىدىكى ھەر قايسى ناھىيەلەردە جىددىي ئېلىپ بېرىلىۋاتقانلىقى خەۋەر قىلىنغان ئىدى.
خوتەن ۋىلايىتىدىكى جامائەت خەۋپسىزلىكى ئورگانلىرى ئالتىنچى ئاينىڭ يىگىرمە بەشىنچى كۈنىدىن توققۇزىنچى ئاينىڭ ئوتتۇزىنچى كۈنىگىچە يازلىق ئامانلىق ساقلاش بويىچە زەربە بېرىش، تۈزەش ھەرىكىتىنى قانات يايدۇرىدۇ.
ئىگىلىشىمىزچە، خىتاينىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىق يۈز كۈنلۈك زەربە بېرىش ھەرىكىتى، خىتاي ج خ مىنىستىرلىقىنىڭ بىر تۇتاش پىلانلىشى بىلەن ئېلىپ بېرىلىۋاتقان بولۇپ، بۇ يىل يىگىرمە بەشىنچى ئىيۇندىن ئوتتۇزىنچى سېنتەبىرگىچە داۋام قىلىدىكەن.
جامائەت خەۋپسىزلىكى مىنىستىرلىقى يىگىرمە بەشىنچى چىسلا ياز پەسلىدە ئامانلىق ساقلاش، زەربە بېرىش، تەرتىپكە سېلىشتىكى يۈز كۈنلۈك ھەرىكەتنى قانات يايدۇردى. قانۇن بويىچە قەتئىي زەربە بېرىش كېرەك. قارا ۋە رەزىل كۈچلەر شايكىسىنى قەتئىي يوقىتىدۇ. ھالبۇكى، بۇ ھەرىكەتنىڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ھەر قايسى شەھەر-ۋىلايەتلىرىدە ئىنتايىن داغدۇغىلىق ئېلىپ بېرىلىۋاتقانلىقى مەلۇم بولدى. رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان كۈنەس ناھىيەسىدىكى ساقچى خادىملىرىمۇ قاتتىق زەربە بېرىشنىڭ يۈز كۈنلۈك بولماستىن، بەلكى ئۈچ يۈز ئاتمىش بەش كۈننىڭ ھەممىسىدە داۋام قىلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى. خىتاي تاراتقۇلىرىدا بېرىلگەن بۇ ھەقتىكى خەۋەرلەردە، يۈز كۈنلۈك زەربە بېرىش ھەرىكىتىدە جەمئىيەت ئامانلىقىنى بۇزىدىغان توققۇز خىل جىنايى قىلمىشنىڭ زەربە بېرىلىش نىشانى قىلىنغانلىقى تەكىتلەنگەن.
ئۆكتەملىك قىلىپ چاتاق چىقىرىش، توپلىشىپ ئۇرۇشۇش، ئاممىنى بوزەك قىلىش، قاقتى-سوقتى قىلىش، بازارنى چاڭگىلغا كىرگۈزۈۋېلىش، قانۇنسىز يىغىلىش قىلىش، يامان نىيەتتە پىتنە ئىغۋا تارقىتىش قاتارلىق قانۇنغا خىلاپ جىنايى قىلمىشلار، قارا گۇرۇھلارنى تازىلاش، رەزىللىكنى تۈگىتىشنى دائىملاشتۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈش، بۇنىڭ ئىچىدىكى بىر ماددىدا قانۇنسىز يىغىلىش ئۆتكۈزۈشكە، يامان نىيەتتە پىتنە ئىغۋا تارقىتىشقا زەربە بېرىلىدۇ، دېيىلگەن. خىتايدىكى يۈز كۈنلۈك زەربە بېرىش ھەرىكىتىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدا قانداق ئېلىپ بېرىلىۋاتقانلىقىنى ئىگىلەش ئۈچۈن بىر قانچىلىغان شەھەر ۋە ناھىيەلەردىكى ساقچىخانىلارغا تېلېفون قىلىپ سۈرۈشتە قىلدۇق. رايوندىكى كۆپ قىسىم ساقچى ئىدارىلىرى ۋە ساقچىخانىلارنىڭ خادىملىرى تېلېفونلىرىمىزنى جاۋابسىز قالدۇردى.

سىز يۈز كۈنلۈك زەربە بېرىش ھەرىكىتى دەپلا تۇرۇۋالماڭ.
بىز قانۇنسىز جىنايى قىلمىشلارغا داۋاملىق ۋە ئىزچىل تۈردە زەربە بېرىمىز. بارلىق جىنايى قىلمىشلارغا زەربە بېرىمىز. بۇ يۈز كۈن بىلەنلا چەكلەنمەيدۇ. بىز ھەرقانداق ۋاقىتتا. يەنى بىر يىلنىڭ ئۈچ يۈز ئاتمىش بەش كۈنىنىڭ ھەممىسىدە قانۇنسىز قىلمىشلارغا زەربە بېرىمىز.
بۇ ساقچى خادىمى سۆزىنى داۋاملاشتۇرۇپ يەنە مۇنداق دېدى. يۈز كۈنلۈك زەربە بېرىش ھەرىكىتى توختىغاندىن كېيىنمۇ بىزنىڭ قانۇنسىز جىنايى قىلمىشلارغا زەربە بېرىشىمىز توختاپ قالمايدۇ. بۇنى يۈز كۈنلۈك دەپلا ئويلامسىز؟ ھەرگىز ئۇنداق ئەمەس. بىز بىر يىلنىڭ ئۈچ يۈز ئاتمىش بەش كۈنىدە، يەنى ھەر كۈنى قانۇنسىز جىنايى قىلمىشلارغا زەربە بېرىپ كېلىۋاتىمىز. بۇ قېتىملىق يۈز كۈنلۈك ھەرىكەت ئاخىرلاشتى دېگەنلىك، ھەرگىزمۇ قانۇنسىز جىنايى قىلمىشلارغا زەربە بېرىش توختايدۇ دېگەنلىك ئەمەس.
مەزكۇر خىتاي ساقچىنىڭ تەۋسىيەسى بىلەن تېلېفونىمىزنى ئالغان قازاق ساقچى خادىمى بۇ قېتىملىق زەربە بېرىش ھەرىكىتىنىڭ نىشانلىرى ھەققىدە توختالدى.
مەسىلەن، يۈز كۈنلۈك زەربە بېرىش ھەرىكىتىگە كىرىدىغانلىرى ھېلىقى ماندا زەھەر چېكىدىغان، ساتىدىغان، كېيىن قىمار-پىمار ئوينايدىغان، ھېلىقى توپلىشىپ ئادەم ئۇرىدىغان، سوقۇشىدىغان، ئوغرىلىق، ئاشۇنداق جىنايەتلەر كىرىدۇ. ئۇ سۆزىدە جەمئىيەت ئامانلىقىنى بۇزغان، ئوغرىلىق، يانچۇقچىلىق، قىمار ئويناش، زەھەر سېتىش قاتارلىق جىنايى قىلمىشلار بىلەن شۇغۇللانغانلارغا زەربە بېرىش نىشانى قىلىنىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.
يا ۋاراڭ چۇرۇڭ قىلىپ ئاشۇ يەردە بەك تەسىر سالسا ياكى ئاشۇنداق ئىشلار بولىدۇ قۇرۇق بېرىپ بۇ يەردە قاراپ تۇرسا ئۇنى ھېچقانداق ھەرىكەت يوق دەپ قارايمىز يا باشقا سىزنىڭ مەسىلەن كۈندۈز ماراپ كەچتە ئوغرىلىققا كىرىدىغان ھەرىكەتلەر بولسا ئۇ ۋاقىتتا بىز بىر تەرەپ قىلساق بولىدۇ. ئۇ يەنە مەھەللە كومىتېتى ياكى ساقچى ئورگانلىرىغا مەلۇم قىلماي تۇرۇپ ئوتتۇزدىن ئارتۇق مېھمان چاقىرغان، يىغىلىش ئۆتكۈزگەن ياكى دىنىي مۇراسىم قىلغان كىشىلەرنىڭمۇ قانۇنسىز يىغىلىش ئۆتكۈزگەنلەر قاتارىدا زەربە بېرىش نىشانى قىلىنىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.
قانداق ئىشلار قانۇنسىز يىغىلىش بولىدۇ؟ قانۇنسىز يىغىلىش دەپمۇ باركەن ماددىدا.
مەسىلەن، ئاشۇ قانۇنسىز يىغىلىش دېسە، مەسىلەن، ئاۋۇ بىرسى چاقىرىپ، مەقسەتلىك ھالدا مېھمانغا چاقىردىم دەپ. ئاندىن كېيىن شۇ جەرياندا مەسىلەن تەبلىغ سۆزلىدى دەيمىزغۇ. بەزى ئىش-ھەرىكەتلەرنى ئېلىپ بارسا ئاشۇ يەردە ئانداق قىلساڭلار بولماي، ئانداق قىلساڭلار ئانداق قىلىمىز، مانداق قىلىمىز دەپ ھۆكۈمەتكە قانۇنغا خىلاپ ئىش-ھەرىكەتلەر بولسا ئاشۇ يەردە

ئىماملار كېلىپ ئوقۇشى كېرەك. ئاشۇنداق ئىش بۇ. كىم ئۇ يەردە ھېلىقى قۇرئان بىلىمەن دەپلا ئاغزىدىكى ئىككى ئېغىز نېمىنى بىلگەنلەرنىڭ ھەممىسى قۇرئان ئوقۇيدىغان ئىش ئۇ بولمايدۇ. يىغىلىش جەريانىدا بەزىلەر ياخشى نېمە بىلەن بارىدۇ، بەزىلەر يامان نېمە بىلەن بارىدۇ. چۈنكى ئۇ جەمئىيەتتە ھەر قانداق ئادەم بار شۇنداقمۇ؟ بىز بەزىلەر ئاشۇ پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ قالايمىقان سۆزلەپ قالسا ئۇ ۋاقىتتا.
مەزكۇر ساقچى خادىمى يەنە تۇغقان يوقلاش ۋە باشقا سەۋەبلەر بىلەن چەت ئەلدىن ياكى باشقا يۇرتلاردىن كەلگەنلەرنىڭ ئۈچ كۈن ئىچىدە ئۆزىنى ئاھالە كومىتېتىغا ياكى ساقچىخانىغا مەلۇم قىلىشى كېرەكلىكىنىمۇ تىلغا ئالدى.
چۈنكى بۇ بۇ يەرنىڭ سىياسىتىنى نېمىسىنى ئاشۇلار ئۆزلىرى بىلىدۇ سىز سىرتتا تۇرغاندىكىن سىز بىلمەيسىز بىلمەي تۇرۇپ قالايمىقان سۆزلەپ قالسىڭىز ئۇ ۋاقىتتا تەسىرى بولىدۇ مۇنداق قورقۇتۇپ. ئۇ سۆزىدە بەلگىلەنگەن مۆھلەت ئىچىدە ئۆزىنى مەلۇم قىلمىغانلارنىڭ ساقچىلار تەرىپىدىن تەكشۈرۈلۈپ بىر تەرەپ قىلىنىدىغانلىقىنىمۇ ئالاھىدە ئەسكەرتىپ ئۆتتى. گوللاندىيەدە ياشاۋاتقان لاگېر شاھىتى ئۆمەر بېكئالى خىتايدا ئاتالمىش جىنايى قىلمىشلارغا زەربە بېرىش نامىدا ئېلىپ بېرىلىدىغان بارلىق ھەرىكەتلەرنىڭ ئۇيغۇر دىيارىغا كەلگەندە سىياسىيلىشىپ، رايوندىكى ئۇيغۇر، قازاق قاتارلىق يەرلىك خەلقلەرگە ھەيۋە كۆرسىتىش، ئۇلارنىڭ ئىچىدىكى باشلامچىلىق ئىقتىدارىغا ئىگە كىشىلەرنى باستۇرۇشنى نىشان قىلىدىغانلىقىنى تەكىتلىدى. خىتايلارنىڭكى ئەپپېرىۋاتقان ھەر قېتىملىق مۇشۇنداق بىر سىياسىي پائالىيەتلىرى، مەن بۇرۇندىنلا بۇنىڭدىن خەۋىرىم بار. ھەممىسى سىياسىي خاراكتېرلىك بولۇپ، سىياسىي تۈسنى ئاغان. ئاساسلىق مۇشۇ دىنىي ساھەدىكى ۋە جەمئىيەتتە ئەڭ ئىلغار، مىللەتپەرۋەر ۋە باي تىجارەتچىلەرنى كۆز ئاستىغا، نازارەت ئاستىغا ئالغان ۋە ئاساسلىق شۇلارنى تۇتۇش ئوبيېكتى قىلغان. ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى مەن شۇ يەرگە بارغاندىن كېيىنمۇ بۇ ئەھۋال ئوچۇق ئاشكارا ھالەتتە مۇشۇنداق ھەرىكەتلەرنى بانە قىلىپ قولغا ئالىدىغان بولغان ھالەت شەكىللەنگەن. بىزنى تۇتقان ۋاقتىدىمۇ ئاساسىي جەھەتتىن پۈتۈنلەي ئاشۇ كەچ سائەت چۈشتىكى سائەت توققۇزدىن باشلاپ سەھەر سائەت بەشكىچە تۇتقۇن قىلاتتى. ئۆمەربېك ئەلى ئەپەندى يەنە ئۆزىنىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى قازاقىستاننىڭ بىر سودا ئۆمىكى بىلەن ئۇيغۇر دىيارىغا سەپەر قىلغانلىقىنى، ئاتا ئانىسىنى يوقلاش ئۈچۈن پىچانغا بارغىنىدا خىتاينىڭ دەل مۇشۇ خىلدىكى زەربە بېرىش نىشانىغا ئايلىنىپ تۇتقۇن قىلىنغاندەك كەچۈرمىشلىرىنىمۇ سۆزلەپ ئۆتتى. نيۇ يوركتا ياشايدىغان تۇڭگان سىياسىي ئانالىزچىسى ما جۈ خىتاينىڭ بۇ خىلدىكى ئاتالمىش زەربە بېرىش ھەرىكەتلىرىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدا سىياسىي قاراتمىلىققا ئىگە بولىدىغانلىقىنى ئەسكەرتىپ ئۆتتى. ئۇ مۇنداق دېدى. خىتاي كومپارتىيە ھۆكۈمىتى ئېلىپ بېرىۋاتقان بۇ خىل باستۇرۇش ھەرىكەتلىرىنىڭ ئارقىسىغا نۇرغۇن مەسىلىلەر يوشۇرۇنغان. بىرىنچىدىن، بۇ قېتىملىق زەربە بېرىش ھەرىكىتى خىتاي تىلغا ئېلىشنى خالىمايدىغان بەشىنچى ئىيۇل ئۈرۈمچى ۋەقەسى يۈز بەرگەن مەزگىلگە توغرا كەلگەن. بۇنىڭغا بۇ يىل ئون تۆت يىل بولغان بولسىمۇ، ئەمما بۇ خىل زەربە بېرىش ھەرىكىتى يەنىلا داۋام قىلىۋاتىدۇ.
ئىككىنچىدىن، خىتاي كومپارتىيە ھۆكۈمىتى ھازىر رايوندا ئىرقىي ۋە مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقى سىياسىتىنى داۋام قىلىۋاتىدۇ. ئۇلار بۇ خىل ھەرىكەتلەر ئارقىلىق ئۇيغۇرلارغا جىسمانىي ۋە روھىي جەھەتتىن زەربە بېرىشنى داۋام قىلىۋاتىدۇ. ئۇلار رايوننىڭ جەمئىيەت ئامانلىقى ۋە مۇقىملىقىنى قوغداش نامىدا قەرەللىك ھالدا بۇ خىلدىكى زەربە بېرىش ھەم ھەيۋە كۆرسىتىش ھەرىكەتلىرىنى ئېلىپ بېرىۋاتىدۇ. ماجۈ ئەپەندى سۆزىنى داۋاملاشتۇرۇپ يەنە مۇنداق دېدى.
بۇ خىل باستۇرۇشلاردا ئۇلار ھەتتا ئۇيغۇرلارنىڭ توي تۆكۈن، نەزىر چىراغ قاتارلىق ئۆرپ-ئادەت مۇراسىملىرىغىمۇ چەكلىمە قويۇپ، ھۆكۈمەتنىڭ بەلگىلىمىلىرىگە ئۇيغۇن بولمىغان يىغىلىشلارنىڭ ھەممىسىنى قانۇنسىز يىغىلىش دەپ زەربە بېرىش نىشانى قىلىۋاتىدۇ.

خرىستىئان ۋە بۇددا قاتارلىق دىنلارغا ئېتىقاد قىلغۇچىلارغا زىيانكەشلىك قىلىش مەسىلىسى ھەققىدە گۇۋاھلىق يىغىنى ئۆتكۈزگەن بۇ يىغىنغا ئامېرىكىدا تۇرۇشلۇق ئۇيغۇر ئىماممۇ قاتنىشىپ ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرى دۇچ كېلىۋاتقان ۋەزىيەتنى ئاڭلاتقان تۆەندە مۇخبىرىمىز نۇرئىمان بۇ ھەقتە تەپسىلىي مەلۇمات بېرىدۇ ئون ئىككىنچى ئىيۇل كۈنى ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى قارمىقىدىكى ئامېرىكا خىتاي ئىستراتېگىيىلىك رىقابەت پەۋقۇلئاددە كومىتېتى خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ ئېتىقادچى ئاممىغا بولغان تەھدىتى دىنلارئارا مۇنازىرە ناملىق گۇۋاھلىق ئاڭلاش يىغىنى ئۆتكۈزدى مەزكۇر يىغىنغا مۇسۇلمانلار خرىستىئانلار ۋە بۇددىستلار جامائەتلىرىنىڭ دىنىي رەھبەرلىرى قاتناشقان بولۇپ ئۇلار خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئېتىقادچى ئاممىغا ۋە ھەرقايسى دىنلارنىڭ مۇخلىسلىرىغا يۈرگۈزگەن باستۇرۇشلىرىنى ئاڭلاتتى مەزكۇر يىغىنغا ئامېرىكا خىتاي ئىستراتېگىيىلىك رىقابەت پەۋقۇلئاددە كومىتېتىنىڭ رەئىسى مايك گالاگېر ئەپەندى رىياسەتچىلىك قىلغان بولۇپ ئۇ ئېچىلىش نۇتقىدا مۇنداق دېدى خىتاي كومپارتىيىسى شىنجاڭدا ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈۋاتىدۇ ئۇلار جىنايەتلەرنىڭ ئىچىدىكى ئەڭ ئېغىر جىنايەتنى ئۆتكۈزۈۋاتىدۇ. ئۇلار يەنە ئۇيغۇر ۋە باشقا ئېتنىك گۇرۇپپىلارنى نىشان قىلغان ئاستا خاراكتېرلىك مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقى ئېلىپ بېرىۋاتىدۇ. شىنجاڭ، شاڭخەي، بېيجىڭ قاتارلىق جايلاردا دىنغا قارشى ئۇرۇش ئېلىپ بېرىۋاتقان خىتاي رەھبەرلىرىنىڭ بۇ ئۇرۇشتا مەغلۇپ بولۇشى مۇقەررەر. چۈنكى ئۇلار ئېتىقادلىق ۋە روھى ئەركىن ئىنسانلار بىلەن ئۇرۇشۇۋاتىدۇ.
يىغىن جەريانىدا ئامېرىكا خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتىنىڭ كومىسسارى ۋىرجىنىيەدىكى مۇسۇلمانلارنىڭ تەشكىلاتى بولغان ئادامس مەركىزىنىڭ ئىمامى مۇھەممەد ماگېد سۆز قىلىپ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بارلىق دىنلارغا قارىتا يۈرگۈزۈۋاتقان باستۇرۇشلىرىنى ئەيىبلىدى ئۇ سۆزىدە ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرى ئۇچراۋاتقان زۇلۇملارنى ئالاھىدە تىلغا ئالدى
خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن باشلاپ مىليونلىغان ئۇيغۇرنى لاگېرلارغا سولىدى ۋە ئۇلارغا قارىتا مېڭە يۇيۇش ئېلىپ باردى تەخمىنەن توققۇز يۈز مىڭ مۇسۇلمان ئۇيغۇر بالىلار ئاتا-ئانىسىدىن ئايرىۋېتىلدى، بىز ھەتتا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىسلام دىنىدىكى مۇھىم يېمەكلىك پەرھىزلىرىنىڭ بىرى بولغان چوشقا گۆشىنى مۇسۇلمانلارغا مەجبۇرىي يېگۈزگەنلىكىنى ئاڭلىدۇق. ئامېرىكا خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتى خىتاينىڭ باستۇرۇشى ۋە زىيانكەشلىكىگە ئۇچراۋاتقان بارلىق ئىنسانلار بىلەن بىر سەپتە تۇرىدۇ.

ئۇ گۇۋاھلىق بېرىش جەريانىدا ئۆزىنىڭ سەئۇدى ئەرەبىستاندا بىللە ئوقۇۋاتقان ساۋاقدىشى بىلەن يۇرتىغا قايتقاندا ئۇنىڭ تۇتۇپ كېتىلگىنىگە شاھىت بولغانلىقىنى كىچىك ۋاقتىدا دىن دەرسى بەرگەن ئۇستازىنىڭ يېقىندا تۈرمىدە ئۆلۈپ كەتكەنلىك خەۋىرىنى ئاڭلىغانلىقىنى بايان قىلدى شەخسەن مەن سەئۇدى ئەرەبىستاندا ئالتە يىل ئوقۇدۇم ئوقۇش جەريانىدا بىز ئۆزى پاسپورت بېرىپ ئۆزى بىزنى ئوقۇتۇپ ئايىغىدا مىسىردىكى ۋە مېنى ساۋاقداشلىرىمنىڭ ھەممىنى مۇددەتسىز تۇتۇۋەتتى قاماق جازاسى سولىدى ئۇلاردىن ئايرىلىپ قالدىم

ئۇدۇل ئەكەتتى مېنى ھەپتە ئون كۈن سوراق قىلدى مەن كىچىك ۋاقتىمدا دىن ئوقۇۋاتقان ۋاقتىمدا ئۇستازىم ياشتا مەسچىتنىڭ ئىمامى ئىككى ئاي بۇرۇن ئۇ خەۋەرنى ئالدىم ئۇستازىم تۈرمىدە ئۆلۈپ كېتىپتۇ ئون تۆتكە كىرگەن بىر بالىسىنى مۇددەتسىز قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىپتۇ ئۇ يەنە مۇھاجىرەت تىكى ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان روھىي بېسىملارنى ئۇيغۇرلارنىڭ ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ ياردىمىگە موھتاج ئىكەنلىكىنى ئەسكەرتىپ ئۆتتى مەن بۇ يەردە بىر ئۇيغۇر ئىمامى بولۇش سۈپىتىم بىلەن ھەر كۈنى تېلېفون تاپشۇرۇۋالىمەن دوستلىرىمىز بولسۇن چوڭلىرىمىز بولسۇن مەن ئۆلۈۋالايمۇ ياشاپ بولالمىدىم دېسە ئۇنداق قىلما ئاللا بار بىزگە يۆلەنچۈك بولىدۇ دەپ كېچە كېچىلەپ ئۇلارغا دىنىي جەھەتلەردە روھىنى ئازراق بولسۇن ئوزۇقلۇق ئاتا قىلالايمەن ئۆلۈمنىڭ ئاغزىدىن قۇتۇلۇپ مىشەگە بىر مۆجىزە شەكلىدە كەلگەن بولساممۇ ئەسلىمىلىرىم چىقماي ئىنتىرى ئۇيقۇم قاچىدۇ دوستلىرىممۇ شۇنداق ھەم ئۇيغۇرلىرىمىزغا ھەر جەھەتتىن قانۇنلار يېتەرلىك بىر ماقۇللانسا ئەنقەر ھاجىم يىغىندىن كېيىن رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلدى ئۇ بۇ قېتىملىق گۇۋاھلىق ئاڭلاش يىغىنىدا تۈرمىدە قىينىلىۋاتقان قېرىنداشلىرى ئۈچۈن گۇۋاھلىق بەرگەنلىكىنى بۇنىڭ ئۈچۈن روھىي جەھەتتىن ئۆزىنى يېنىكلەپ قالغاندەك ھېس قىلغانلىقىنى بىلدۈردى تۈرمىدە يېتىۋاتقان ئۇستازلىرىم ئوقۇتقۇچىلىرىم ئەل ئاغىنىلىرىم ئۈچۈن بىر كۈرەش قىلىشقا شۇلار ئۈچۈن ئازراق بولسىمۇ بىر ھېلىقى تېگىش نېمەمنى شۇلارغا بىر بېرىش بۇ يېتەرلىك ئەمەس يەنە جىقراق ئادەم بولسا يەنى بىز كۈچلەنسەك مىللەتنى دىننى كىملىكنى ئۆزىمىزنىڭ مەدەنىيىتىمىزنى ساقلاپ قالغان ئاساستا قولىمىزنى قولىمىزنى تۇتاشتۇرۇپ جامائەتچىلىكنىڭ ئىشى بولسۇن ئەڭ ئاۋۋال مىللەتنىڭ مۇستەقىللىقى ۋە ئۆزىمىزنىڭكى مۇشۇ ھەر بىرسىمىزنىڭ قىلالايدىغان ئىشىمىزنى ۋايىغا يەتكۈزۈپ قىلساق دەيدىغان ئۈمىدىم بار مەن ئوقۇغۇچى چاغ بىر ئىمام قانداق بولسا بولۇشتىن قەتئىينەزەر بىر قەدەم بولسىمۇ بىر تاتلىق سۆزۈم بولسىمۇ جامائەتچىلىكلەرگە يۈرىكىگە مەلھەم بولسام دۇئالىرىم بىلەن ئورتاقلاشسام دەيدىغان مۇشۇ ئۈمىدىم بار شۇ مەزكۇر يىغىنغا يەنە خىتاينىڭ باستۇرۇشلىرىدىن قېچىپ ئامېرىكىغا يەرلەشكەن خىتاي خرىستىئانلىرى ۋە تىبەت بۇددىستلىرىنىڭ دىنىي رەھبەرلىرىمۇ قاتناشقان بولۇپ ئۇلار ئۆزلىرىنىڭ خىتاي كومپارتىيىسى تەرىپىدىن زىيانكەشلىككە ئۇچرىغانلىقىدەك كەچۈرمىشلىرىنى يىغىن ئەھلى بىلەن ئورتاقلاشتى بۇ پروگراممىنى نۇرئىمان تەييارلىدى ئۇيغۇر مىللىي تېبابىتى ۋە دورىگەرلىكىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدا تۈرلۈك قىيىنچىلىق ۋە چەكلىمىلەرگە ئۇچرىغانلىقى بىلىنمەكتە خىتاي شىركەتلىرى ئۇيغۇر تېبابىتىنىڭ بەزەن رېتسېپلىرى ۋە پاتېنتلىرىنى ئۇيغۇرلاردىن ئېلىۋېلىپ ئۆزلىرىنىڭ قىلىۋېلىپ ۋە بازارغا سېلىپ يۇقىرى مەنپەئەت ئاغانلىقى بىلىنمەكتە شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئۇيغۇرلار بۇ ساھەدىن ئاستا ئاستا سىقىپ چىقىرىلماقتا مۇشۇنداق ئەھۋال ئاستىدا بىر قىسىم ئۇيغۇر تېۋىپلار ئانا ۋەتىنىدىن ئايرىلىپ چەت ئەلدە بولۇپمۇ تۈركىيەدە ئۇيغۇر مىللىي تېبابىتىنى ۋە دورىگەرلىك ئەنئەنىسىنى ھەر خىل قىيىنچىلىقلارغا قارىماي راۋاجلاندۇرماقتا ئۇيغۇر مىللىي تېبابىتىنىڭ بولۇپمۇ ئۇيغۇر دورىگەرلىكىنىڭ كەلگۈسى ئىستىقبالى ئۈچۈن ئۈمىد بەرمەكتە تۆۋەندە مۇخبىرىمىز ئۇيغارنىڭ بۇ ھەقتە ئىشلىگەن تەپسىلىي خەۋىرى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. ئۇيغۇرلارنىڭ سالامەتلىك تېبابەتچىلىك ۋە دورىگەرلىك بىلەن مۇناسىۋەتلىك ساھەلەردە ئىزدىنىشى ناھايىتى قەدىمىي زامانلارغا سوزۇلىدىغانلىقى مەلۇم ئۇيغۇرلارمۇ مۇشۇ ئۇزۇن تارىخىي جەرياندا ئۆزىگە خاس داۋالاش ئۇسۇلىنى ياراتقان ئۇيغۇر مىللىي تېبابىتى ئۆزىگە خاس نۇرغۇن پەرقلىق ئۇسۇللىرى بىلەن سىستېمىلاشقان تېببىي ئىلىم بولۇپ كۈنىمىزگىچە يېتىپ كەلگەن ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتى بىلەن باشلانغان ئۇيغۇر ئېلىدىكى زور تۇتقۇندا ئۇيغۇر تېبابىتى ۋە دورىگەرلىكى كەسپى بىلەن شۇغۇللىنىپ كەلگەن ئەۋلادتىن ئەۋلادقا داۋام قىلىشىغا تۆھپە قوشۇپ كېلىۋاتقان ئۇيغۇر تېبابىتى ساھەسىدىكى بىر قىسىم تېۋىپلارمۇ تۇتقۇن نىشانى بولغانىدى ئۇيغۇر تېبابەت دورىلىرىنى ئىشلەپچىقارغان ئاتاقلىق دوختۇر خالمۇرات غوپۇر ئەنە شۇ تۇتقۇن قىلىنىپ قاتتىق جازالانغان ئۇيغۇر دوختۇرىنىڭ ۋەكىلىدۇر ئۇنىڭدىن باشقا ئۇيغۇر ئەنئەنىۋى دورىگەرلىك ساھەسىنىڭ ئاستا ئاستا خىتاي كارخانىلىرىنىڭ قولىغا ئۆتۈپ كېتىشى بىلەن ئۇيغۇر تېبابەت دورىلىرىنى خىتاي شىركەتلىرى ئۆزلىرى ئىشلەپچىقىرىپ بۇ ساھەنى مونوپول قىلىش ئەھۋالى كېلىپ چىققانىدى بۇنىڭ بىلەن ئۇيغۇر تېبابىتى بىلەن شۇغۇللىنىدىغان ۋە ئۆز ئالدىغا داۋالاش ئورنى ئاچقان ۋە دورا ئىشلەپچىقارغان ئۇيغۇر تېۋىپلار ۋەيران بولۇشقا بەزىلىرى چەت ئەلگە چىقىپ كېتىشكە دۇچ كەلگەن ئۇيغۇر ئېلىدىن خىتاي دائىرىلىرىنىڭ ھەر خىل چەكلىمىسى بىلەن چەت ئەلگە چىقىپ ھاياتىنى ۋە كەسپىنى چەت ئەلدە داۋاملاشتۇرۇۋاتقان ئۇيغۇر تېۋىپلىرى بۇ ئەھۋالدىن بەك بىئارام بولماقتا ۋە بۇنى ھەل قىلىش يوللىرى ئۈستىدە ئىزدەنمەكتە نۆۋەتتە تۈركىيە ئۇيغۇر تېبابىتى بىلەن شۇغۇللانغۇچى ئۇيغۇر تېۋىپلىرى كۆپرەك ئورۇنلاشقان مەملىكەت بولۇپ ئىستانبۇل ۋە باشقا شەھەرلەردە بىر قىسىم ئۇيغۇر تېۋىپلىرى دورىگەرلىرىنىڭ ئۆز پائالىيەتلىرىنى داۋاملاشتۇرۇۋاتقانلىقى ئۇلارنىڭ ئۇيغۇر تېبابىتىنى تېخىمۇ كۈچەيتىش ئۈچۈن تىرىشىۋاتقانلىقى مەلۇم ئەنە شۇنداق ئىزدىنىۋاتقانلار قاتارىدا تۈركىيىدىكى ئۇيغۇر تېبابەتچىلىكى كەسپىدىكى تۆھپىكارلاردىن شەمشىنۇر ئابدۇغوپۇر ۋە تۈركىيىدە تۇغۇلۇپ يېتىشىپ چىققان يېڭى ئەۋلاد تېۋىپلاردىن ئاسلىنۇر تۈمتۈركمۇ بار ئۇنداقتا تۈركىيەدە ئۇيغۇر تېبابىتىدىكى ئەنئەنىۋى دورىلارنىڭ ئىشلىنىشى ئۇلارنىڭ رۇخسەت قىلىنىپ بىمارلارغا ئىشلىتىلىشى ۋە ئۇيغۇر تېبابىتىنىڭ ئەھۋالى قانداق دېگەن مەسىلىلەر ئوتتۇرىغا قويۇلۇشى مۇمكىن بۇ مەسىلىلەر ھەققىدە خوتەندىكى ئۇيغۇر تېبابەتچىلىكى ئالىي تېخنىكومىنى پۈتتۈرۈپ خوتەندە يىگىرمە يىلدىن كۆپرەك تېۋىپلىق قىلغان ئىككى مىڭ ئونىنچى يىلى تۈركىيەگە كېلىپ تۈركىيەدە ئۆز كەسپىنى داۋام قىلىۋاتقان ۋە ئۇيغۇر تېبابىتى ۋە دورىگەرلىكى ھەققىدە كىتاب يېزىۋاتقان تەجرىبىلىك تېۋىپ شەمشىنۇر ئابدۇغوپۇر خانىم جاۋاب بەردى ئۇ سۆزىدە تۈركىيەدە ئۇيغۇر تېبابەت دورىلىرىنىڭ تېخى رەسمىي پاتېنت ھوقۇقىغا ئېرىشمىگەنلىكى لېكىن ئىككى يۈزگە يېقىن دورىنىڭ تۈركىيە ھۆكۈمەت دائىرىلىرىدىن قوشۇمچە دورا ياكى قوشۇمچە ئوزۇقلاندۇرۇش ماددىسى نامىدا رۇخسەت ئېلىش ئارقىلىق ئىشلىتىلىپ كېلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى ئە بۇنىڭ ئىچىدە ئەمدى مۇشۇ رۇخسەت ئېلىۋاتقان مۇشۇ پىششىق دورىلارنىڭكى ئەڭ ئازى بىر ئىككى يۈز خىلغا بارىدۇ دەپ قارايمەن. ئۇيغۇرچە ئىسمىنى ئاتىغانلىرى ناھايىتى ئاز ھەم يوق دېيەرلىك. بۇ يەرلىك مىللەتلەرگە بولغان ئەمدى ھۆرمىتى ياكى بولمىسا يەرلىك مىللەتلەرنىڭ قوبۇل قىلىشىغا قولاي بولسۇن دېگەن ئوخشايدۇ. مەنچە ھاجەتسىزدى ئەسلىدە. ئەمدى بۇنى گىدا تەقۋىيەسى يەنى يېمەك ئىچمەكلىكلەرنىڭ ياردەمچى يېمەكلىك قاتارىدا قوبۇل قىلىپ تۈركىيە بۇنىڭغا ئورۇن بېرىگلىك. بۇنى ھەم كەڭ دائىرىدە قانچىلىك رۇخسەت ئالالىساڭ شۇ. ئۇلار رۇخسەت ئېلىپ بۇ دورىلارنى ئىشلىتىشكە بولىدۇ، سېتىپ بازارغا سېلىشقا بولىدۇ. ئەمدى بۇنى ساغلاملىق مەھسۇلاتى، گىدا تەقۋىيەسى، يېمەك ئىچمەك قاتارىدا ئەمەس، بۇنى دورا سۈپىتىدە قوللىنىشقا بولامدۇ دېسە بولىدۇ ئەسلىندە. بۇنىڭغا بىراز تىرىشقاندا، بۇنى بىراز ھېلىقى ئاكادېمىك بىر بالداق يۇقىرى كۆتۈرۈپ، بىزنىڭ ئۇيغۇرلار بىر تەتقىقات بىلەن شۇغۇللانغان بولسا، دورىلارنىڭكى ئاساسەن تۈركىيەدىمۇ بۇ شەكىلدە ئەڭ ئاز بەش مىڭ كىشىگە دېگەننى ئاڭلىدىم، بەش يۈز كىشىگە دېگەنمۇ بار، مىڭ كىشىگە دېگەنمۇ بار. قايسى ئېنىق توغرىلىقىنى بىلمىدىم ۋە ئىزدىنىپ باقمىغاچقا بۇ ساھەدە بۇ ساننى توغرا دېيەلمەيمەن. ئەمما ئەڭ ئازىندا مىڭ كىشىگە دەپمۇ ئاڭلىغانتىم. مىڭ ئادەمگە بۇ دورىلارنى بېرىپ، شۇلاردىن بۇ موق بۇ قەدەر پايدا قىلدى، بۇ قەدەر ما دورىلار ئاساسىدا سىناقتىن ئۆتتى دەپ تۈركىيەگە بىر دوكلات سۇنۇشىمىز كېرەك ساغلىق باقانلىقىغا. بۇلار تەستىقلىنىپ.

قىلغان ۋاقتىمىزدا بۇنىڭغا رۇخسەت ئالغىلى بولىدۇ. ئەمما بىزنىڭ ئۇيغۇرلار تېخى بۇ شەكىلدە ئەپ باققىنى يوق دەپ ئويلايمەن. ئەمما لېكىن نېمىشقىدۇ بەك ئەپسۇسلىنىمەن، بۇ مەھسۇلاتلىنىڭ مۇسھىل دېگەن نەرسە ھازىر تۈرك دورىخانىلاردا سېتىلىۋاتىدۇ.
ئاسلىنۇر تۈمتۈرك خانىمنىڭ دېيىشىچە، ئۇيغۇر تېبابەت دورىلىرىنىڭ

ئۇيغۇر دورىلىرىنى تاۋارلاشتۇرۇپ ئىقتىسادىي مەنپەئەت ئېلىش بىلەن بىر ۋاقىتتا ئۇيغۇر مىللىي تېبابەت دورىلىرىنىڭ ساقلاپ قېلىشقا ئەھمىيەت بېرىشنىڭ بەك زۆرۈر ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى بۇنىڭ ئۈچۈن دورىلارنىڭ ئۇيغۇرچە ئىسىم بىلەن ياسىلىپ بازارغا سېلىنىشى كېرەكلىكىنى قىسقا ۋاقىت ئىچىدە تۈركىيىدە ئۇيغۇر تېبابىتى ۋە دورىگەرلىك ھەققىدىكى كىتابلارنىڭ تۈركچە تەرجىمە قىلىنىشى ۋە ئۇيغۇر تېبابىتىنى ۋە دورىگەرلىكنى ئۆگىتىدىغان سىستېمىلىق مەكتەپلەرنىڭ ئېچىلىشى يېڭى ئەۋلادلارغا مىللىي تېبابەتنى ئۆگىتىش كېرەكلىكىنى ئىلگىرى سۈردى ئۇ يەنە بۇلارنى قىلىش ئۈچۈن تۈركىيىدە شارائىت ۋە ئىمكانلارنىڭ بارلىقىنى تەكىتلىدى ئاسلىنۇر تۈمتۈرك خانىم ئۇيغۇر تېبابىتى ۋە ئۇيغۇر دورىلىرى ئەسىرلەر بويى سىناقلاردىن ئۆتكەنلىكى ۋە تۈركىيىدىمۇ تەرەققىيات ئىستىقبالى بارلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى شويلىكى، مودېرن تىپ ئاسلىندا ئۇيغۇر گەلەنەكسەل مىللىي تېبابىتى. ئۇيغۇر مىللىي تېبابىتى ئۈچۈن تۈركىيەدە پۇرسەت بارمۇ دېگەن مەسىلىگە كەلسەك، ئەلۋەتتە ياخشى پۇرسەتلەر بار. مۇنداقچە ئېيتقاندا، زامانىۋى تېبابەت ئەمەلىيەتتە ئۇيغۇرلارنىڭ ئەنئەنىۋى تېبابىتىگە قارىغاندا بەك يېڭى. باشقىچە قىلىپ ئېيتقاندا، بىز ئۇيغۇرلارنىڭ ئەنئەنىۋى مىللىي تېبابىتىمىز تېخىمۇ ئىشەنچلىك ۋە تېخىمۇ پايدىلىق، كۆپ سىناقتىن ئۆتكەن دەپ قارايمىز. چۈنكى ئۇ ئۇيغۇر تېبابىتى ۋە ئۇيغۇر دورىلىرى ئەسىرلەر بويى سىناق قىلىنغان ۋە سىناقلاردىن ئۆتكەن. ئەنئەنىۋى مىللىي تېبابەتنى زامانىۋى تېبابەتكە. سېلىشتۇرغاندا تېخىمۇ كۆپ دائىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ يەنى كۆپ خىل داۋالاش ئۇسۇللىرى بار شۇڭلاشقا ئۇ بىزگە بىر خىلدىن كۆپ خىل تاللاش پۇرسىتى بېرىدۇ يەنى بىزنى كۆپ خىل ئەۋزەللىك بىلەن تەمىنلەيدۇ بىز داۋالاش ئۇسۇللىرىنى تەجرىبىلىرىمىز بىلەن بىلىمىز داۋالاش ئۇسۇلى ۋە دورىلار كۆپ خىل بىمارلارغا شىپا بولالايدۇ مەھسۇلاتلىرى كۆپ خىل بولىدۇ شۇڭا بىز قىسقا ۋاقىتتا ئۈنۈملۈك نەتىجىگە ئېرىشەلەيمىز

ئۇ تۈركىيىدە ئۇيغۇر تېبابەت دورىلىرىنىڭ ئىستىقبالىنىڭ بەك ياخشى بولىدىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن بۇيان خىتاينىڭ ئۇيغۇرلار ئۈستىدىن ئەپ بېرىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنىڭ كەڭ كۆلەملىك يۈرگۈزۈلۈشى بىلەن ئۇيغۇر دىيارىدا نىكانىڭ قىسقارتىلىشى شۇنداقلا يوقىتىلىشى نىكا ۋە توي تۆكۈن مۇراسىملىرىنىڭ ئاددىيلاشتۇرۇلۇشى ئۇيغۇرلار بىلەن خىتايلارنىڭ تويلىشىشى قاتارلىق سىياسەتلەر ئۇيغۇرلارغا مەجبۇرىي ئىجرا قىلىنىپ كەمەكتە شۇنداقلا يەنە ئەۋلادتىن ئەۋلادقىچە داۋاملىشىپ كەلگەن ئۇيغۇرلارنىڭ نىكاھ توي ئادەتلىرى ۋە ئىچكى قۇرۇلمىسىدا زور كۆلەملىك بۇزغۇنچىلىق ئېلىپ بېرىلماقتا تۆندە ئۆز مۇخبىرىمىز شادىيەنىڭ بۇ ھەقتە دوكتور رونى ستېنبېرگ بىلەن ئېلىپ بارغان مەخسۇس سۆھبىتىنىڭ ئىككىنچى بۆلۈمىگە دىققەت قىغايسىلە

خىتاينىڭ ئېلىپ بېرىۋاتقان ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىدىن كېيىن ئۇيغۇرلارنىڭ نىكاھ توي ئەنئەنىۋى تۇرمۇش ئادەتلىرىدە غايەت زور ئۆزگىرىش ۋە بۇزغۇنچىلىقلارنىڭ بولۇۋاتقانلىقى ھەممىمىزگە مەلۇم سىزنىڭچە بۇ خىل ھالەت قايسى جەھەتلەردە ئەڭ كۆرۈنەرلىك ئىپادىلەندى دەپ قارايسىز ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن باشلاپ رەسمىي ناھايىتى چوڭ ئۆزگىرىش بولغان ھەم بۇزۇلۇش بولغان ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆرپ ئادەتلىرىنىڭ ئىچىدە لېكىن ئۇ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدا باشلانمىغان ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلدىن باشلاپ كەتتى. ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلدىن باشلاپ خەلقلارنىڭ تېررورغا قارشى ئۇرۇش دېگەن زۇلۇم ھەرىكەت باشلىغاندىن تارتىپ ئۇيغۇرلارنىڭكى توي-تۆكۈنلىرى ئىتتىك ئۆزگىرىشكە باشلانغان ئىدى. شۇ ۋاقىتتىن باشلاپ قەشقەر شەھەرنىڭ ئىچىدە مەسىلەن نىكانى پەقەتلا جۇما مەسچىتىنىڭ ئىمامى ئوقۇيدىغان رۇخسەت بولغان ئىدى. ئادەتتىكى موللا ياكى يېزىنىڭ مەسچىتىنىڭ ئىمامى ئوقۇسا قانۇنسىز بوپ قالدى شۇ ۋاقىتلاردا پەقەت جۇما مەسچىتىنىڭ ئىمامى ئوقۇسا بولىدۇ دېگەن قانۇن چىققان. شۇنىڭ بىلەن نىكاھ ناھايىتى قىسقارتىپ ۋە قالايمىقان ۋاقىتلاردا ئوقۇيدىغان بولدى مەسىلەن بىر ئىمام بەلكىم كۈندە بەشتىن ئونغىچە نىكاھ ئوقۇش كېرەك ئۇنىڭ ئۈستىگە بۇرۇنقىدەك جىق ئادەممۇ كەلمەيدىغان بولدى ئىككى مىڭ ئوندىن ئىككى مىڭ ئون ئۈچىنچى يىلغىچە مەن ناھايىتى كۆپ نىكاھلارنى كۆردۈم ئۇلار ئادەتتە ئۇزۇن بولغان ئىمام يا موللا ئۇزۇن ۋاقىت سۆزلەپ بەرگەن ئىدى، شۇ توي قىلغاندىن كېيىن قانداق قىلىش كېرەك، قانداق قىلماسلىق كېرەك دەپ سۆزلەپ بەرگەن، ئۇ پۈتۈنلەي ئۆزگىرىپ كەتتى، يوق بولۇپ كەتتى. شۇ جۇما مەسچىتىنىڭ ئىمامى ھەم ۋاقىت بولمىغاندىن كېيىن ھەم ھۆكۈمەتنىڭكى نازارەتتە بولغاندىن كېيىن ئۇ ئاشۇنداق گەپ قىلىشقا پېتىنماي نىكاھنى ناھايىتى ئىشتىك ئوقۇيدىغان بولدى ھەم قالايمىقان ۋاقىتلاردا قىلىدىغان بولدى. شۇنىڭ بىلەن چوڭ ئۆزگىرىپ باشلىغان.
سىز يۇقىرىدا ئېيتىپ ئۆتكەندەك قەشقەردە تۇرۇۋاتقان مەزگىللىرىڭىزدە يەنى ئىككى مىڭ ئونىنچى يىلدىن ئىككى مىڭ ئون ئۈچىنچى يىلغىچە بولغان ئارىلىقتا ۋە ياكى ئۇنىڭدىن كېيىن ئۇيغۇرلارنىڭ نىكاھ ئوقۇش قائىدە تەرتىپلىرى ئادەتلىرىدە ئۆزگىرىش بولغاندىن باشقا يەنە قايسى تەرەپلەردە ئۆزگىرىش بولغان ئاندىن باشقا ئۆزگىرىشمۇ بولغان. مەسىلەن، قەشقەردىكى شەھەرنىڭ ئىچىدە ئىككى مىڭ ئون بەشىنچى يىلدىن تارتىپ چوقۇم مۇزىكا دانسا بولۇشى كېرەك دېگەن قانۇن چىققان. توي قىلىشتىن بۇرۇن چوقۇم ھۆكۈمەتكە بېرىپ ئىككى مىڭ يۈەن قويۇپ بېرىش كېرەك ئامانەت ھۆكۈمەتكە. ئاندىن كېيىن ناخشا ئۇسسۇل بولماي قالسا تويدا بۇ پۇلنى قايتۇرۇپ ئالالمايدۇ. كېيىن ئەلۋەتتە ئۇنى قىلغانلارمۇ شۇنى دەپ لاگېر يا تۈرمىگە سېلىپ قويغان ئىدى. شۇنىڭ بىلەن ئۇ تېخىمۇ ئېغىر بولۇپ كەتتى. ئەلۋەتتە ئىككى مىڭ ئون ئالتە، ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن باشلاپ ئۇ ئىشلار تېخىمۇ ئېغىر بولۇپ قالدى. ئىككى مىڭ ئون يەتتىدىكى زور مىقداردا تۇتۇش جىق ئۇيغۇرلارنى ھەم قازاقلارنى تۈرمىگە سالغاندىن كېيىن ھەم لاگېرغا سالغاندىن كېيىن يەنى بىز بىلىۋاتقان ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت دېگەن ھەرىكەتلەر باشلىغاندىن كېيىن مۇھىت يەنە پۈتۈنلەي ئۆزگىرىپ كەتتى مۇھىت شارائىت ناچارلىشىپ كەتتى دېسەك ئەلۋەتتە تېخىمۇ توغرا بولىدۇ شۇنىڭ ئۈچۈن تويمۇ ئۆزگەردى ئۇنداقتا خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارنىڭ نىكاھ توي ئۆرپ ئادەتلىرىدىكى ئەڭ كۆرۈنەرلىك ئۆزگىرىش بۇزغۇنچىلىقلارنى يەنە قانداق شەكىللەردە ئېلىپ بارغان سىزنىڭ بۇ ھەقتە ئىگىلىگەن بىرەر ئېنىق مەلۇمات ئۇچۇرلىرىڭىز بارمۇ ئىككى مىڭ ئوندىن ئىككى مىڭ ئون ئۈچىنچى يىلغىچە شۇ دىنىي ئىشلار ناھايىتى ئوچۇق دېيىشكەن

سۆھبەت جەريانىدا قەشقەردە تۇرۇۋاتقان ۋاقىتلىرىڭىزدا ئۇيغۇر خەلقىنىڭ دىنىي ئېتىقاد ئۆرپ ئادەتلىرىدە خېلى ئەركىن ياشايدىغان مەزگىلى بولغانلىقىنى تىلغا ئالدىڭىز ئۇنىڭدىن كېيىنكى ۋاقىتلاردا بۇ جەھەتلەردە يەنە قانداق ئوخشىمايدىغان ئەھۋاللار يۈز بەرگەن دەپ بىلىسىز ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلدىن باشلاپ ئۇ ئازىيىپ كەتتى چۈنكى شۇ ۋاقىتتىن باشلاپ بەزىلەرنى تۇتىدىغان ئىشلار باشلىغان ئىدى. بولۇپمۇ دىنىي سەۋەبلەر بىلەن تۇتۇشىدىغانلار بولغان. مەسىلەن، مەن تونۇيدىغان بىر يېزىنىڭكى ئىمامى بولغان ئىدى. ئۇنى تۇتۇپ ئون تۆت يىلغا كەستى. نېمە ئۈچۈن سورىسىڭىز، چۈنكى ئۇ نىكانى تويخېتسىز ئوقۇغان ئىدى. شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇنى ئون تۆت يىلغا كەسكەن ئىدى. شۇنىڭدىن باشقىمۇ ئاشۇ دىنىي مەزمۇنلۇق يۇپەنلەرنى ئۆيدە ساقلانغان دەپ تۇتۇشقا باشلىغان ئىدى. شۇ ۋاقىتتىن تارتىپ ئاشۇ ئۆينىڭ ئىچىگە كىرىپ، ئۆي تەكشۈرۈش دېگەن ھەرىكەت باشلىغان ئىدى. شۇنىڭ ئۈچۈن ئادەملەر ئاستا-ئاستا دىنىي ئىشلار توغرىلىق پاراڭلىشىشتىن قورقۇپ، ئازراق ياكى چەترەك يەرلەردە پاراڭلىشىدىغان بولدى. لېكىن ئىككى مىڭ ئوندىن ئىككى مىڭ ئۈچكىچە ئۇ مېنىڭچە ئوچۇق سەل ئەركىنرەك بولغان ئىدى بەزىلەرمۇ ئوچۇق بىزنىڭكى تويدا ئۇسسۇل ئوينىسا بولمايدۇ چوقۇم قاراق كىيىش كېرەك ناخشا ئېيتسا بولمايدۇ دېگەن گەپلەرنى قىلغان قورقماي ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلدىن كېيىن ئۇنى قىلالمايدىغان بولدى قىلسا بەك ئوچۇق قىلمايدىغان بولدى مەخپىي قىلىدىغان بولدى.
خىتاينىڭ يېقىنقى يىللاردىن بۇيان ئۇيغۇر دىيارىدا ئۇيغۇرلارغا قارىتا ئېلىپ بېرىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقى بىلەن تەڭ خىتاي ھۆكۈمىتى خىتايلارنى ئۇيغۇر قىزلىرىغا ئۆيلىنىشكە ئاشكارا چاقىرىق قىلماقتا سىزنىڭچە بۇنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ ئەنئەنىۋى نىكاھ توي ئۆرپ ئادەتلىرىگە ئېلىپ كېلىدىغان تەسىرى قانداق بولىدۇ ئۆرپ-ئادەت ھەر دائىم سىياسىي، ئىقتىسادىي ۋە دىنىي شارائىت بىلەن زىچ باغلانغان بولىدۇ. مۇھىت ئۆزگەرسە، ئادەتمۇ چوقۇم ئۆزگىرىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن ئوخشىمايدىغان مۇھىتلار بولغان يەرلەردە ئۆرپ-ئادەتمۇ ئوخشىمايدۇ ياكى ئوخشىمايدىغان دەۋرنىڭكى ئادەتلىرىمۇ ئۆزگىرىپ كېتىدۇ. ھازىر ۋەتەندە تۇرماق بەك تەس، ھۆكۈمەتنىڭ بېسىمى بەك ئېغىر بولىدۇ ئۇيغۇرلارغا، ئاندىن ئۇيغۇر قىزلارغامۇ ئېغىر بېسىم بولىدۇ، ھۆكۈمەت ئۇلارنى ئاشۇنداق خەنزۇلار بىلەن توي قىلىشقا بېسىم سالىدۇ، ھەم ئۇيغۇر ئەرلەرنىمۇ خەنزۇ قىزلار بىلەن توي قىلىشقا بېسىم سالىدىغان ئىشلىرىمۇ بار، ئاندىن ئۆزىنىڭكى ئۆرپ-ئادەتتىن ۋاز كېچىپ خەنزۇلارنىڭكى ئۆرپ-ئادەتنى قوبۇل قىلىشقىمۇ بېسىم سېلىۋاتىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇيغۇرلارنىڭكى ئۆرپ-ئادەتلىرىغا ھازىر بېسىم بولۇۋاتىدۇ. ئۇنىڭ چوقۇم ئۆزگىرىشى بولۇپ قالىدۇ شۇنىڭدىن. مېنىڭچە ھۆكۈمەت ئويلىغاندەك، ھۆكۈمەت خالىغاندەك ئۆزگىرىش بولمايدۇ. چۈنكى بۇ مىللەتنىڭكى ئۆرپ ئادەتنى ئۆزگىرىشى ناھايىتى مۇرەككەپ بىر ئىش بولىدۇ ھەم بىر خەلقنىڭكى شۇ ئىجتىمائىي پائالىيەتلەرنى ئىشلارنى ئۆزگىرىش بەك مۇرەككەپ بولغاندىن كېيىن ئۇنى پىلانلىق قىلغىلى بولمايدۇ لېكىن مېنىڭچە ھازىر ئۇيغۇر ئۆرپ ئادەتلىرى چوقۇم سەل دىن جەھەتتىن ۋاز كېچىشى مۇمكىن دىن سۈزۈلۈپ قالىدۇ ئۇنىڭ ئىچىگە ھەم شۇ خەنزۇلارنىڭكى ئۆرپ-ئادەتلەرگە يېقىنلىشىشى مۇمكىن، بەزى ئامىللارنى قوبۇل قىلىشى مۇمكىن. ئاندىن ئۇيغۇر، ئۇيغۇرچە، ئۇيغۇر مەدەنىيەت ئاجىزلىشىپ كېتىشى مۇمكىن شۇنىڭكى بېسىمىدا.
يۇقىرىدا ئۇيغۇر فولكلور مەدەنىيىتى تەتقىقاتچىسى دوكتور رۇنى ستېنبېرگ ئەپەندى بىلەن ئۆتكۈزگەن سۆھبەت پروگراممىمىزنىڭ ئىككىنچى بۆلۈمىنى ھۇزۇرۇڭلارغا سۇندۇق پروگراممىنى شادىيە تەييارلىدى دىققەت بەرگىنىڭلارغا رەھمەت ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسى تەرىپىدىن ئورۇنلاشتۇرۇلۇپ تۈركىيىنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدە ئۆتكۈزۈلگەن ئۇيغۇر تىلى ۋە مەدەنىيىتىنى قوغداش ھەققىدىكى خەلقئارالىق ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنىغا قاتناشقان ئۇيغۇر ۋەكىللەر بۇ مەزگىلدە يەنە تۈركىيىدىكى ھاكىمىيەت بېشىدىكى ئادالەت ۋە تەرەققىيات پارتىيىسىنىڭ پارلامېنت ئەزالىرى بىلەن ئۇچرىشىپ ئۇيغۇرلارنىڭ تەلەپلىرىنى ئوتتۇرىغا قويغان تۆۋەندە بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي خەۋەرنى تۈركىيەدە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىمدىن ئاڭلايسىلەر.
تۈركىيە پارلامېنتىدىكى ھاكىمىيەت بېشىدىكى ئادالەت ۋە تەرەققىيات پارتىيىسىنىڭ پارلامېنت ئەزاسى بولغان ئەخمەت قىلىچ ئەپەندى بىلەن ئوسمان مەستەن ئەپەندى قاتارلىقلار ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسى رەئىسى رىشات ئابباس ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسى باش كاتىپى ئابدۇلھەمىد قاراخان، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋەكىلى ئابدۇقادىر ئابدۇلكېرىم، ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتى مۇدىرى روشەن ئابباس ۋە ئۇيغۇر تەتقىقات مەركىزى مۇدىرى ئابدۇلھېكىم ئىدرىستىن تەركىب تاپقان بىر ھەيئەتنى پارلىمەنت بىناسىدىكى ئىشخانىسىدا قوبۇل قىلدى. ئۇچرىشىشتا بۇ ھەيئەت بەزى كونكرېت تەلەپلەرنى ئوتتۇرىغا قويدى. پارلىمەنت ئەزاسى بۇ تەلەپلەرنى ھۆكۈمەتكە يەتكۈزىدىغانلىقىنى، ئۇيغۇرلارنىڭ ھازىرقى ئېغىر ۋەزىيەتتىن قۇتۇلۇشى ئۈچۈن قوللىرىدىن كەلگەننى قىلىدىغانلىقىنى، ھەتتا تۈركىيە پارلامېنتىدە ئۇيغۇرلار توغرىسىدا كونكرېت ئىشلارنى قىلىش ئۈچۈن كۈچ چىقىرىدىغانلىقىنى بايان قىلىشتى. ئون ئىككىنچى ئىيۇل كۈنىدىكى ئۇچرىشىشتا مەزكۇر ھەيئەت ئۇيغۇرلارنىڭ ھازىرقى ۋەزىيىتى، ئۇيغۇر دەۋاسىنىڭ خەلقئارادىكى ئەھۋالى ۋە ئۇيغۇرلارنىڭ تەلەپلىرىنى ئوتتۇرىغا قويدى. يۇقىرىقى پارلامېنت ئەزالىرىنىڭ ھەممىسى ئۇيغۇرلارنىڭ ھازىرقى ئېغىر ۋەزىيىتىدىن خەۋەردار ئىكەنلىكىنى دېدى. ئۇيغۇر ھەيئىتى تۈركىيە ھۆكۈمىتىنىڭ خىتايغا ھەيئەت ئەۋەتىپ تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىشىنى، تۈركىيەدىكى ئاتا-ئانىسى بىلەن ئالاقە ئورنىتالمىغان ئۇيغۇرلارنى ئاتا-ئانىسى، ۋە ئۇرۇق تۇغقانلىرى بىلەن كۆرۈشتۈرۈشنى، تۈركىيە پارلامېنتىدا ئۇيغۇر دوستلۇق گۇرۇپپىسى قۇرۇش قاتارلىقلارنى تەلەپ قىلدى. ئىككى پارلامېنت ئەزاسى ئۇيغۇرلارنىڭ بۇ تەلەپلىرىنىڭ ئەمەلىيلىشىشى ئۈچۈن قولىدىن كەلگەننى قىلىدىغانلىقىنى بايان قىلىشتى. ئادالەت ۋە تەرەققىيات پارتىيەسىنىڭ پارلامېنت ئەزاسى ئاخمەت قىلىچ ئەپەندى ئۆزىنىڭ ئىككى مىڭ ئون ئۈچىنچى يىلى خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ تەكلىپىگە بىنائەن ئۈرۈمچى ۋە قەشقەر قاتارلىق جايلارنى زىيارەت قىلغانلىقىنى، ئۇ ۋاقىتتىمۇ ئۇيغۇرلارغا بولۇۋاتقان بېسىمنى ھېس قىلغانلىقىنى ئۆزىنىڭ تاشقى ئىشلار مىنىستىرى خاقان فىدان ۋە مۇناسىۋەتلىك رەھبەرلەر بىلەن كۆرۈشۈپ ئۇيغۇرلارنىڭ تەلەپلىرىنى يەتكۈزىدىغانلىقىنى بايان قىلدى. پارلامېنت ئەزاسى ئوسمان مەستەن ئەپەندى كۆرۈشۈش ئاخىرىدا زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ مۇنداق دېدى.
بەن چوق مەمنۇن ئولدۇم ئۇيغۇر ھارەكەتىنىڭ رەئىسىنى، ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسىنىڭ رەئىسىنى بۇرادا ئاغىرلاماقتان ھەقىقەتەن چوق مەمنۇن ئولدۇم. تۈرك دۇنياسى ئارتىق ئەسكى. ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسى رەئىسى بىلەن ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتى رەئىسىنىڭ مەن بىلەن كۆرۈشكىلى كەلگەنلىكىگە خۇرسەن بولدۇم. تۈرك دۇنياسى بۇرۇنقىغا ئوخشىمايدۇ، ئۆزئارا يېقىنلىشىشنى داۋام قىلىۋاتىدۇ. مەنمۇ تۈركىي مىللەتلەرگە كۆڭۈل بۆلىمەن. ئۇيغۇر مەسىلىسى تۈرك دۇنياسىنىڭ، بىزنىڭ قانىغان يارىمىز. بىز بۈگۈنكى ئۇچرىشىشىمىزدە ئۇيغۇر مەسىلىسى باشتا تۈرك دۇنياسىنىڭ مەسىلىلىرى توغرىسىدا سۆزلەشتۇق. ئۇيغۇر مەسىلىسى تۈرك دۇنياسىنىڭ ئەڭ مۇھىم مەسىلىسىدۇر. Osman Mesten Efendi Uygur meselesini hal qilish uchun qo'ldan kelganini qildiganligini bayon qildi. U mundaq dedi.
Önümüzdeki günlerde birlikte birçok konuları konuşmak üzere toplantılar, hareketler yapma niyetimiz var. Uygur meselesi konusunda da... Aldığımızdaki küllerde Uygur meselesi doğrusu da bazı işlerini kılışını oylabatımız. ئۇيغۇر ئۈچۈن بىر پارلامېنت ئەزاسى ۋە بىر تۈرك بولۇش سۈپىتىم بىلەن قولۇمدىن كەلگەننى قىلىشقا تىرىشىمەن مەن تۈرك دۆلەتلىرى تەشكىلاتى ۋاسىتىسى بىلەن تۈركىي مىللەتلەرنىڭ ئۆزئارا تېخىمۇ يېقىنلىشىدىغانلىقىغا ئىشىنىمەن تارىختا تۈركلەر ئۆزئارا ئۇرۇش قىلدى بۈگۈنكى كۈندە تارىختا كۆرۈلمىگەن بىر يېقىنلىشىش بار مەن ئالدىمىزدىكى يۈز يىلنىڭ تۈركلەرنىڭ يۈز يىلى بولىدىغانلىقىغا ئىشىنىش بىلەن بىرلىكتە ئۇيغۇر مەسىلىسىنىڭ ھەل بولىدىغانلىقىغا ئىشىنىمەن. ئۇيغۇر مەسىلىسىنى ھەل قىلىش ئۈچۈن قولىمىزدىن كەلگەننى قىلىمىز. مەزكۇر ھەيئەت ئون ئىككىنچى ئىيۇل كۈنى ئادالەت ۋە تەرەققىيات پارتىيەسىدىن سىرت ئىيى پارتىيەسىنىڭ پارلامېنت ئەزاسى يۈكسەل سەلچۇق تۈركئوغلۇ ئەپەندى ۋە بىلال بىلىجى ئەپەندىلەر بىلەنمۇ

تۆت پارلامېنت ئەزاسى بىلەن ئېلىپ بېرىلغان ئۇچرىشىش ئاخىرلاشقاندىن كېيىن، بىز ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسىنىڭ رەئىسى دوكتور رىشات ئابباس ئەپەندىنى زىيارەت قىلدۇق. ئۇ، يىگىرمە يىلدىن بۇيان تۈركىيەنى ئىدارە قىلىۋاتقان ئادالەت ۋە تەرەققىيات پارتىيەسىنىڭ ئىككى مۇھىم پارلامېنت ئەزاسى بىلەن كۆرۈشۈپ، ئۇلارنىڭ ئىجابىي جاۋابلىرىنى ئاڭلىغانلىقىنى بىلدۈردى.
تۈركىيە پارلامېنتىغا بېرىپ، پارلامېنتنىڭكى ئاساسلىق يېتەكچى پارتىيەلەر ۋە باشقا پارتىيەلەرنىڭ يېتەكچىلىرى بىلەن سۆزلىشىپ، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭكى ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاندا ئېلىپ بېرىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلىرىنى ئاڭلاتتۇق ۋە شۇنىڭ بىلەن بىرگە بىزنىڭكى خەلقىمىزنىڭكى تەلەپلىرىنى ئۇنىڭلاردىن كۈتىدىغان بىزنىڭ ئۈمىدلىرىمىزنى مۇزاكىرىلەشتۇق، ئۇلار بۇنى ئاڭلىغاندىن كېيىن بىزنىڭكى قېرىندىشىمىز ئۇيغۇر قېرىنداشلىرىمىز دوغۇ تۈركىستاندىكى قېرىنداشلارنىڭكى بۇ دەردلىرىنى ئاڭلىغاندىن كېيىن بىزنىڭ يۈرىكىمىز سىقىلدى يۈرىكىمىزگە پىچاق سانجىغاندەك بولدى شۇڭلاشقا بىز قولىمىزدىن كەلگىنىنى پارلامېنتىدە تۈركىيە ھۆكۈمىتىگە قولىمىزدىن كەلگىنىچە ئۇيغۇر خەلقىگە ياردەم قىلىمىز دەپ بىزگە شۇنداق دەپ قايتۇردى. ھازىر تۈركىيە پارلامېنتىدە چوڭ كىچىك بولۇپ ئون بەش پارتىيە ۋەزىپە ئۆتەۋاتقان بولۇپ، ئۇيغۇر مەسىلىسى پارلامېنتتىكى بەش ئۆكتىچى پارتىيە تەرىپىدىن داۋاملىق ئوتتۇرىغا قويۇلۇپ كەلمەكتە. بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى.
ئون توققۇز ياشلىق ئوقۇغۇچى كامىلە ۋايىتنى تۇتقۇن قىلغان خىتاي دائىرىلىرى خەلقئارا جامائەت پىكرىنىڭ بېسىمىدىن كېيىن ئۇنىڭ بۇ يىل ئۈچىنچى ئاينىڭ يىگىرمە بەشىنچى كۈنى

ۋەزىيەتتىن خەۋەردار كىشىلەردىن بىرىنىڭ رادىيومىزغا ئىنكاس قىلىشىچە، توققۇزاق مۇشتىكى ئاياللار تۈرمىسىگە ئۆتكەن ئايدا ئون توققۇز ياشلىق بىر قىز كويزا كىشەنلىك ھالەتتە ئېلىپ كېلىنگەن. بۇ يېڭى مەھبۇسنىڭ يېشىنىڭ كىچىكلىكى، تېنىنىڭ يۇمرانلىقى ۋە چىراي ئىپادىسىدىكى سەبىيلىك تۈرمىدىكى مەھبۇسلارنىڭلا ئەمەس، بىر قىسىم ۋەزىپە ئىجرا قىلىۋاتقان ئۇيغۇر خادىملارنىڭمۇ يۈرىكىنى ئېچىشتۇرغان مەھبۇسلار بۇ يېڭى كامېردىشىنىڭ ئىسمى كامىلە ۋايىت ئىكەنلىكى ۋە ئەسلىدە خېنەندىكى شاڭچيۇ سانائەت ئىنستىتۇتىنىڭ ئوقۇغۇچىسى ئىكەنلىكىنى ئۇققىنىدا ئۆزلىرىنىڭ بەش ئالتە يىلدىن بېرى كۆرەلمىگەن پەرزەنتلىرىنى كۆز ئالدىغا كەلتۈرۈشۈپ ئۇنى باغرىغا باسقان ۋە كۆز يېشى قىلىشقان. بىز بۇ ئۇچۇرنىڭ توغرا خاتالىقىنى ئايدىڭلاشتۇرۇش ئۈچۈن ئالدى بىلەن قەشقەر توققۇزاقتا بىر ئاياللار تۈرمىسى بار يوقلۇقىنى

بىز ئارقىدىن ئاتۇشتىكى ئالاقىدار ئىدارە ئورگانلارغا تېلېفون قىلدۇق. ئۇيغۇرچە مۇلازىمەت كېرەك بولسا ئىككىنى بېسىڭ.
ئۇناتمىز. ياخشىمۇ سىز ئىسمىڭىزنى سورىسام بولامدۇ. بولىدۇ. مەسلىھەت سورىماقچى بولغان ئىشىڭىزنىڭ مەزمۇنىنى ئاددىي قىلىپ. دەپ بېرەمسىز؟ مەن ئوقۇغۇچى كامىلا ۋايىتنىڭ قانچە يىل كېسىلگەنلىكىنى بىلمەكچى، ئۇ ھازىر قەيەردە جازا مۇددىتىنى ئۆتەۋاتىدۇ؟
مۆل ئىشنى بىلسەڭ. مۇتەخەسسىسلەرگە ئۇلاپ بېرىۋاتىمىز ساقلاپ تۇرۇڭ. ئەي ياخشى كۆر. ھەي ياخشى ياخشى قانداق ئۆزىڭىزنىڭ ئەھۋالىچۇ.
ما ئىچكىرىدە ئوقۇپ كېلىپ كېسىپ كەتكەن كامىلا ۋايت بۇ قانچىلىك كېسىپ كەتتى شۇنى قەيەردىن قانداق بىلىمىز. ما سوتتىن ياكى تەپتىشتىن ئۇققىنى بولمامدۇ ياكى ئەدلىيەدىن. قايسى ئورۇن توختىتىپ قويغان بولسا قىز بالىنى شۇ ئورۇن بىلەن ئالاقە قىلىسىلەر. ئالاقىدار خادىملار ئىلگىرىكىگە ئوخشاشلا بەزىدە يۇقىرى بىلەن سۆزلىشىشىمىزنى تەۋسىيە قىلىپ بەزىدە دېلونىڭ دۆلەت مەخپىيەتلىكىگە ياتىدىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرۈپ كامىلانىڭ جازا مۇددىتى ھەققىدە مەلۇمات بەرمىدى. ئاۋازىم كېلىۋاتامدۇ مانا كېسىپ كەتكەن ھېلىقى كامىلا ۋايت دېگەن قىز قەيەردە ھازىر ئون توققۇز ياشلىق ئوقۇغۇچى قىز.
ئۇنى ئۇقمىدۇق جۇمۇ بىز ئۇنى بىزنىڭ خەۋىرىمىز يوق ئىكەن. ئە سىز بىر رەسمىي ساقچىمۇ ياردەم ساقچىمۇ؟ بىز ياردەمچى ساقچى. مۇشۇ ئىچكىرىدە ئوقۇپ كېلىپ تۇتۇلغان ئۈچىنچى ئاينىڭ يىگىرمە بەشىنچى كۈنى سوتلانغان كامىلا ۋايتنىڭ بۇ ئەھۋالىدىن دېلوسىدىن خەۋىرىڭىز يوقما سىزنىڭ؟ يا يا يا ياق ئۇنى بىز ئۇقمايمىز.
سىلىگە بىلدۈرلمىدى دېگەن گەپ مۇشۇ تاپتا ئازاق ساقچىخانىسىنىڭكى خادىمى بىلمەيدۇ دەپ خاتىرە قالدۇرساق بولامدۇ. ھە بولىدۇ بولىدۇ بىز ئۇقمايمىز شەخسەن. ۋەزىيەتتىن خەۋەردار كىشىنىڭ ئىنكاسىدا كامىلا ۋايتنىڭ ئۈچ يىللىق كېسىلگەنلىكى ۋە ئالتە ئاي ئاتۇشتا دۆلەت بىخەتەرلىك كۈچلىرىنىڭ قاماقخانىسىدا ياتقانلىقى ئۈچۈن مۇش تۈرمىسىدىكى جازا مۇددىتىنىڭ ئىككى يېرىم يىل دەپ ئېلان قىلىنغانلىقى يېزىلغان. ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىكى چوڭ تۇتقۇندا تۇتقۇنلارنىڭ ئەڭ تۆۋەن جازا مۇددىتى بەش يىل ئالتە ئاي قىلىپ بېكىتىلگەن بېشىغا ياغلىق ئارتىش ۋە ساقال قويۇش قاتارلىق ئاتالمىش جىنايەتلەرگە ئاساسەن ئون يىللىقتىن جازا كېسىلگەن مەلۇم بولۇشىچە كامىلا ۋايتنىڭ دېلوسى ئۇنىڭ تۇتقۇندىكى مەزگىلىدىن باشلاپلا خەلقئارا جامائەتنىڭ دىققىتىنى قوزغاپ كەلگەچكە چوڭ تۇتقۇندىن كېيىن بېكىتىلگەن تۆۋەن چەكتىنمۇ تۆۋەن مۇددەتتە كېسىلگەن تېلېفونىمىزنى قوبۇل قىلغان ئاتۇشتىكى مەلۇم بىر ئاساسىي قاتلام ئەدلىيە پونكىتى خادىمى كامىلا ۋايتنىڭ قەشقەردىكى مۇش ئاياللار تۈرمىسىدە جازا مۇددىتىنى ئۆتەۋاتقانلىقىنى ئاشكارىلاش بىلەن بىرلىكتە جازا مۇددىتىنىڭ ئۈچ يىل ئىكەنلىكىنى دەلىللىدى. بۇ كامىلا ۋايت قايسى تۈرمىدە، قەيەردە جازا مۇددىتىنى ئۆتەۋاتىدۇ؟
قەشقەردە، مۇش دېگەن يەردە. قەشقەردىكى مۇش دېگەن يەردىمۇ؟ قاچان كېسىپ كەتتى؟ ئۈچ تۆتىنچى ئاينىڭ ئاخىرى. قانچە يىللىق كېسىلدى؟ ئۈچ يىللىق.
ئۈچ يىللىق، شۇنداقمۇ؟ ھەئە. خىتاي دائىرىلىرى ئىقتىسادشۇناس گېزىتىنىڭ كامىلا ۋايت ھەققىدىكى سوئالىغا بەرگەن جاۋابىدا، ئۇنىڭ بۇ يىل ئۈچىنچى ئاينىڭ يىگىرمە بەشىنچى كۈنى سوتلانغانلىقى ۋە ئەسەبىيلىك بىلەن ئەيىبلەنگەنلىكىنى مەلۇم قىلغان. ئىجتىمائىي ئاخباراتلاردا بولسا، ئۇنىڭ يىگىرمە تۆتىنچى نويابىر ئۈرۈمچى ئوت پاجىئەسى سەۋەبلىك خىتاي ئۆلكىلىرىدە كېلىپ چىققان ئاق قەغەز ھەرىكىتىگە ئائىت بىر ئۇچۇرنى ئۈندىداردا ئورتاقلاشقانلىقى ئۈچۈن تۇتقۇن قىلىنغانلىقى يېزىلغان مەزكۇر ئەدلىيە خادىمى كامىلە ۋايىتنىڭ ئاتالمىش ئەكسىيەتچىل ئۇچۇرلارنى تارقاتقانلىقى ئۈچۈن جەمئىيەت تەرتىپىنى بۇزۇش بىلەن ئەيىبلەنگەنلىكىنى ئاشكارىلىدى. نېمە سەۋەبتىن؟ تارقاتقۇچىلار قاتارىدا. تارقاتقۇچىلار، نېمىنى تارقاتقۇچىلار؟

سوت ھۆكمىنى ئائىلىسىگە، ئاتا ئانىسىغا بەردىڭلىمۇ؟ قۇربا، بەشىنچى ئاينىڭ ئوتتۇرىلىرىدا قولىمىز تەگكەن. بۇ خادىم يەنە ئوخشاش كۈندە كامىلە ۋايىت بىلەن بىرلىكتە يەنە تۆت ئوقۇغۇچىنىڭمۇ كېسىلگەنلىكىنى ئاشكارىلىدى، ئەمما ئۇلارنىڭ كىملىكلىرى ھەققىدە مەلۇمات بېرەلمىدى. شۇ ئوقۇغۇچىلاردىن. قانچىسى بىر بىرىگە چېتىلىپ قانچە ئادەم كېسىلدى؟ قانچە ئادەم دوستلىرىدىن. ماڭا تۆت.